ئۇلۇغ رەببىم ساڭا ھەمدە، شىرلار بىلەن ماكان بەردىڭ، سادىق ئىمان ئەركەكلەرگە، قېتىلماققا ئىمكان بەردىڭ، ئۇلۇغ رەببىم. تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنى قولدىن كەتكەن ئىززىتىمىز ئىسلامىي خىلاپەت دەۋرىگە يېتەكلەش ئۈچۈن ئۇلارنى جىھاد ئىبادىتىگە قىزىقتۇرۇش. خەلقئارادىكى توغرا مەنھەج ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان جىھادىي پائالىيەتلەرنى ئۇلارغا ئەينەن تەسۋىرلەش. مۇجاھىدلار بىلەن ئومۇمىي مۇسۇلمانلارنىڭ قەلبىنى باغلاش، خەلقىمىز مەھرۇم قېلىۋاتقان ئىسلام دەۋىتىدىن ئۇلارنى ئوزۇقلاندۇرۇش. ھىجرەت، جىھاد ۋە شېھىتلار ئىزلىرىدىن كەڭ خەلق ئاممىسىنى خەۋەردار قىلىش، تەۋھىد بايرىقى ئاستىغا جۇغلىنىپ، كۇپۇرغا قارشى. ئىسپاتلاش، كۇپۇرنىڭ ئىسلام ئۆممىتى ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن سىياسەت تۈزۈملىرىنى پاش قىلىپ، مۇسۇلمانلارنى ئۇنىڭدىن ئاگاھلاندۇرۇش قاتارلىق مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز.

سىزلەر بىلەن رادىيو دولقۇنلىرى ئارقىلىق كۆرۈشكەنلىكىمىزدىن خۇرسەنمىز. بۇ قېتىملىق رادىيو ئاڭلىتىشىمىزنى مۇجاھىت ئابدۇرەشىت ۋە مۇجاھىت ئوسمان باتۇرنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئېلىپ بارىمىز. بۈگۈن، ھىجرىيە بىر مىڭ تۆت يۈز ئوتتۇز تۆتىنچى يىلى رامىزاننىڭ ئىككىنچى كۈنى پەيشەنبە. تۆۋەندە شاباننىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنىدىن رامىزاننىڭ ئىككىنچى كۈنىگىچە بولغان ئاڭلىتىشىمىزنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز.

مانا بۇ قەتئىي ھەم كەسكىن بۇيرۇق پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنى ئائىلە شادلىقىدىن، راھەتلىك، ئىللىق كۆرپىسىدىن ۋە تىنچ، خاتىرجەم تۇرمۇشىدىن سۆرەپ تارتىپ چىقىپ، كىشىلەرنىڭ ئىدىيەۋى ئەھۋالى ۋە تۇرمۇش ئەمەلىيىتىدىكى مەۋقەسىزلىك، خۇراپاتلىق ۋە بولمىغۇر ناھەقچىلىقلار ئارىسىغا ئىختىيارسىز ئىتتىرىپ ئەكىردى. پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بۇ بۇيرۇققا بىنائەن ئورنىدىن دەس تۇردى. ئۇ شۇ تۇرغانچە يىگىرمە يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت ئىزچىل مۇستەھكەم، سابىت بىر قەدەم تۇردى. ئۇھ دەپ راھەت سېغىنىپ ئولتۇرمىدى. ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئىسلامىي دەۋەت قىسمىدا ئۇستاز ئابدۇلئەزىزنىڭ سەبرى توغرىلىق قىلغان دەۋىتىنىڭ بىر بۆلىكىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. ئون سۈپەتنى تىلغا ئالغان ۋاقتىدا ئەر-ئاياللارنىڭ سۈپىتىنى، بۇنىڭدا ھەم يەنە بۇنىڭدىن سەبرى قىلغۇچىلارغا، ۋەسسابىرىنە ۋەسسابىرات.

ئۆزىگە ئۆزلەشتۈرۈپ، ساھابىي كىراملارنىڭ ئىش ئىزلىرىنى بېسىپ، ئۇلارنىڭ دىن ئۈچۈن كۆرسەتكەن پىداكارلىق خىسلەتلىرىنى تۇتقا قىلىپ ماڭىدىغان بولسا، ئەلۋەتتە جانابى ئاللا ئەينى چاغدا ساھابىي كىراملار. جامائەت ئىچىدىكى يېڭىلىقلار سەھىپىمىزدە مۇشۇ ھەپتىدە جامائىتىمىز ئىچىدە بولغان يېڭىلىقلاردىن بارلىق قېرىنداشلىرىمىزنى ئىنشائاللا خەۋەردار قىلىمىز. ئاخىرىدا خەلقئارا ۋە رايون خەۋەرلىرى.

تۆتىنچى، قىلغان ئەتكەن ياخشىلىقنى كۆپ ساناپ كەتمەسلىك بۇنىڭدىن مەقسەت ئىنسان ئۆزىنىڭ ياخشى ئىش ئىزلىرىنى كۆرسەتكەن تىرىشچانلىقلىرىنى بەك چوڭ ساناپ كەتمەسلىك داۋاملىق ھارماي تالماي تىرىشىپ تىرمىشىپ ئىشلەش جاپا چېكىش بەدەل تۆلەش ۋە قۇربان بېرىش ئىرادىسىنى تىكلەش ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ ئىشلارنىڭ ھەممىسىنى ئۇنتۇپ كېتىش، بەلكى ئاللاھنى ئويلىغاندا قىلغان ياخشى ئىش، ياخشى پائالىيەتلىرىنى ئەسلەپ يۈرىدىغان ئەمەس، ھەتتا ئۆزىنى ئۇنتۇيدىغان، بارلىقىنى ئاللاھ يولىغا پىدا قىلىدىغان ئىرادىگە كېلىش. بەشىنچى، ئاخىرقى ئايەتتە پات ئارىدا پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ھەققانىيەتكە قارشى زالىملارنىڭ قارشىلىق، مازاق ۋە مەسخىرىلىرىگە، پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ۋە ياكى ئەسھابلىرىنى ئۆلتۈرۈش قەستلەشلەرگە، ھەتتا ئۇنىڭ ئەتراپىغا ئۇيۇشقان مۆمىن مۇسۇلمانلارنى تەلتۆكۈس يوقىتىش غەرەزلىرىدە بولۇش قاتارلىق ئەزىيەت-كۈلپەتلەرگە ئۇچرايدىغانلىقى توغرىسىدا ئىشارەت بېرىلگەن ھەمدە ئاللا تائالا پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنى شەخسىي مەنپەئەتنى دەپ ئەمەس، بەلكى، پەقەت ۋە پەقەت ئاللاھنىڭلا رازىلىقىنى كۆزلەپ، يۇقىرىقىدەك ھەرقانداق قىيىنچىلىق، ئېغىر كۈلپەتلەرگە پەرۋا قىلماي، باتۇرانە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەشكە بۇيرۇغان. ئاللاھۇ ئەكبەر! بۇ ئەمىر-پەرمانلار كۆرۈنۈشتە تولىمۇ ئاددىي، ئەمما كىشىنىڭ قەلبىگە تەسىر قىلىشى ۋە ئەمەلىيەتچانلىقى نېمە دېگەن كۈچلۈك!

ئالايلى، ئادەملەر ئۆزلىرىنىڭ نامە-ئەمەللىرىنىڭ نەتىجىسىنى مۇشۇ دۇنيادا تولۇق نەق كۆرەلمەيدىغانلىقى ھەممىگە ئايان. ئۇلارنىڭ ئەمەللىرىنىڭ ياخشى-يامان جازا-مۇكاپاتى مۇشۇ دۇنيادا ھەرگىزمۇ يىپىدىن يىڭنىسىغىچە تولۇق مۇئەييەنلەشتۈرۈلمەيدۇ. مۇشۇنىڭدىن قارىغاندا، ئىنزارنىڭ ئۆزىلا ئەمەللەرگە قارىتا چوقۇم ھېساب-كىتاب بولىدىغانلىقى ۋە. ھاياتىي دۇنيانىڭ كۈنلىرىدىن باشقا بىر كۈننىڭ چوقۇم مەۋجۇتلۇقىنى شەرتسىز دەلىللەيدۇ. ئۇ كۈن بولسىمۇ قىيامەت كۈنىدۇر ئەلۋەتتە. مانا بۇ كۈننىڭ مەۋجۇتلۇقى بىزدىن دۇنيادا ھازىر ياشاۋاتقان ھاياتتىن ئۆزگە بىر ھاياتنىڭ مەۋجۇت بولىدىغانلىقىنى ۋۇجۇدىمىزدىن تەسلىم بولۇپ چۈشىنىشىمىزنى تەلەپ قىلىدۇ. ئايەتنىڭ داۋامى يەنە بەندىلەردىن توغرا ئەقىدىلىك بولۇشنى. ھەممە ئىشتا ئاللاھقا تەۋەككۈل قىلىشنى، ئۆز نەپسىگە چوغ تارتىپ، ئۆز مەنپەئەتىنى ئەلا بىلىشتەك شەخسىيەتچىلىكنى تەرك ئېتىشنى ۋە ئاللاھنى نارازى قىلىش بەدىلىگە بەندىلەرنىڭ رازىلىقى قوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈشتەك ۋىجدانسىزلىق ئىللەتلىرىنى قەتئىي تەرك ئېتىشنى تەلەپ قىلىدۇ. دەۋەت تېمىلىرىنى تۆۋەندىكى ماددىلارغا مەركەزلەشتۈرۈشكە بولىدۇ. بىرىنچى، تەۋھىد، يەنى تەبىئەتنىڭ ياراتقۇچىسى ۋە باشقۇرغۇچىسى يەككە يېگانە دەپ ئېتىقاد قىلىش. ئىككىنچى، قىيامەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرۈش. ئۈچىنچى، يامان ئاقىۋەتلەرگە ئېلىپ بارىدىغان مۇنكەر، پاھىشە ئىشلاردىن قول ئۈزۈش ۋە ئۇلۇغۋار، گۈزەل، ياخشى ئىشلارنى كۆپلەپ قىلىش ئارقىلىق ئۆز نەپسىنى پاكلاش. تۆتىنچى، ئىشلارنىڭ ھەممىسىنى. ئاللاھقا تاپشۇرۇش. بەشىنچى، يۇقىرىقى بەلگىلىمىلەرنىڭ ھەممىسىنى مۇھەممەد ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە ئىمان كەلتۈرگەندىن كېيىن ئۇنىڭ توغرا رەھبەرلىكى ۋە دانا يوليورۇقلىرى ئاستىدا ئېلىپ بېرىش قاتارلىقلار. ئاندىن ئايەتنىڭ باشلىنىشىلا بۈيۈك ئاللاھنىڭ پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنى بۇ ئۇلۇغۋار ئىشقا تەكلىپ قىلىش نىداسى. ۋە ئۇنى غەپلەت ئۇيقۇسىدىن ۋە بېشىنى چۈمكىۋېلىپ بىخۇد يېتىۋېلىشتىن جىھاد قىلىش كۆرەش قىلىشقا ۋە جاپا مۇشەققەتكە چاقىرىش نىداسى ئەي ۋەھىي نازىل بولغان چاغدا كىيىمىگە چۈمكىلىۋالغۇچى پەيغەمبەر تۇر، ئىنسانلارنى ئاللاھنىڭ ئازابىدىن ئاگاھلاندۇر بىلەن باشلىنىدۇ مەزكۇر ئايەتتە گويا، ئەي مۇھەممەد! بىر كىچىك نەپسى ئۈچۈنلا ياشىغۇچىلار جاپا تارتماي راھەتلىك ياشىشى مۇمكىن. ئەمما ساڭا ئوخشاش بۇنداق ئېغىر يۈكنى ئۆز زىممىسىگە ئالغۇچىلار ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئۇيقۇنىڭ نېمە كېرىكى، راھەت-پاراغەتنىڭ نېمە كېرىكى؟ ئىللىق پىراش، تىنچ تۇرمۇش ۋە كۆركەم مال-ماتالارنىڭ نېمە كېرىكى؟ تۇر، ئۇلۇغۋار ئىشلار سېنى كۈتمەكتە. ئېغىر يۈك، يەنى ئىلاھىي ئەلچىلىك يۈكىنى زىممەڭگە ئېلىش ئۈچۈن تۇر. جاپا-مۇشەققەت ۋە قىيىن-كۈلپەتلەر ئۈچۈن تۇر. قانغىچە ئۇخلاش، راھەت-پاراغەت ۋە ھۇزۇر-ھالاۋەتنىڭ ۋاقتى كەلمەسكە كەتتى. ئەمدى بۈگۈندىن ئېتىبارەن ئىزچىل بىدارلىق ۋە ئۇزاققا سوزۇلغان جاپالىق كۈرەش باشلىنىدۇ. تۇر، مۇشۇ ئىشلار ئۈچۈن تەييار تۇر ۋە بۇيرۇق كۈت، دېيىلگەنىدى. مانا بۇ قەتئىي ھەم كەسكىن بۇيرۇق پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنى ئائىلە شادلىقىدىن، راھەتلىك، ئىللىق كۆرپىسىدىن ۋە تىنچ، خاتىرجەم تۇرمۇشىدىن سۆرەپ تارتىپ چىقىپ، كىشىلەرنىڭ ئىدىيىۋى ئەھۋالى ۋە تۇرمۇش ئەمەلىيىتىدىكى مەۋقەسىزلىك، خۇراپاتلىق ۋە بولمىغۇر ناھەقچىلىقلار ئارىسىغا ئىختىيارسىز ئىتتىرىپ ئەكىردى. پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بۇ بۇيرۇققا بىنائەن ئورنىدىن دەس تۇردى. ئۇ شۇ تۇرغانچە يىگىرمە يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت ئىزچىل مۇستەھكەم، سابىت، بەرقەدەم تۇردى. ئۇھ دەپ راھەت سېغىنىپ ئولتۇرمىدى، ھېرىپ توختاپ قالمىدى، ئەمدى بولدى قىلاي دېمىدى. ئۆز شەخسىيىتى ۋە ياكى ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ئۈچۈن ياشىمىدى. ئۇ يەر شارىدىكى ئەڭ ئېغىر يۈك، چوڭ ئامانەت يۈكىنى، ئىنسانىيەتنىڭ ئەقىدە يۈكىنى ۋە ھەرقايسى مەيدانلاردىكى جەڭ ۋە جىھاد يۈكىنى ئۆز زىممىسىگە ئېلىپ، ھارماي-تالماي ئىزچىل ئاللاھنىڭ دىنىغا دەۋەت قىلىپ، يىگىرمە يىلدىن كۆپرەك ھاياتىنى كۈرەش مەيدانىدا ئۆتكۈزدى. ئۇ بۇ ئىلاھىي چاقىرىقنى تاپشۇرۇۋېلىپ، پەيغەمبەرلىك ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالغاندىن بۇيان بىر ئىشنى يەنە بىر ئىشقا توقۇنۇشتۇرۇپ قويمىدى، بىر ئىشنى دەپ يەنە بىر ئىشنى ئاقسىتىپ قويمىدى. ئاللاھ ئۇنىڭغا بىز ۋە بارلىق مۇسۇلمانلارغا ۋاكالىتەن ئەڭ ياخشى مۇكاپات ئاتا قىلسۇن. ئامىن. تۆۋەندىكى قۇرلار پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ

پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ دەۋەت ئېلىپ بارغان مەزگىلىنى مۇنداق ئىككى دەۋر باسقۇچقا بۆلۈشىمىز مۇمكىن. بۇنىڭ بىرى يەنە بىرىدىن ئالاھىدە پەرقلىنىدۇ. بىرىنچى، مەككە دەۋرى، تەخمىنەن ئون ئۈچ يىل. ئىككىنچى، مەدىنە دەۋرى، ساق ئون يىل. ئاندىن ھەر بىر دەۋر بىر قانچە باسقۇچلارنى، ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ۋە ھەر قايسى باسقۇچنىڭ ئۆزىگە خاس ئايرىم ئالاھىدىلىكلىرى بار. بۇ ئالاھىدىلىكلەر ئەينى چاغدىكى شەرت-شارائىتلارغا ئىنچىكىلەپ نەزەر سالغىنىمىزدا خېلى روشەن ئىپادىلىنىدۇ. مەككە دەۋرى مۇنداق ئۈچ باسقۇچقا بۆلۈنىدۇ. بىرىنچى، يوشۇرۇن دەۋەت باسقۇچى، ئۈچ يىل. ئىككىنچى، مەككە تەۋەسىدە ئاشكارا دەۋەتكە ئۆتۈش باسقۇچى، پەيغەمبەرلىكنىڭ تۆتىنچى يىلىنىڭ بېشىدىن ئونىنچى يىلىنىڭ ئاخىرلىرىغىچە. ئۈچىنچى، مەككىنىڭ سىرتىدىكى دەۋەت باسقۇچى ۋە دەۋەتنىڭ ھەرقايسى قەبىلىلەرگە كەڭ كۆلەمدە قانات يايدۇرۇلۇشى. بۇ ئونىنچى يىلىنىڭ ئاخىرلىرىدىن پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مەدىنىگە ھىجرەت قىلغانغا قەدەر بولغان ئارىلىقتىكى مەزگىلدۇر. مەدىنە دەۋەت دەۋرىنىڭ ھەر قايسى باسقۇچلىرىنىڭ تەپسىلاتى ئۆز نۆۋىتىدە بايان قىلىنىدۇ. بىرىنچى باسقۇچ دەۋەت كۈرىشى، ئۈچ يىللىق يوشۇرۇن دەۋەت. ھەممىگە مەلۇم مەككە ئەرەبلەرنىڭ دىنىي پايتەختى، ئۇلۇغ كەبىنىڭ باشقۇرغۇچىلىرى ۋە بارلىق ئەرەب خەلقىنىڭ نەزىرىدىكى ئاتالمىش مۇقەددەس بۇت ھەيكەللەرگە قارىغۇچىلارنىڭ ھەممىسى مۇشۇ مەككىدە ئولتۇراقلاشقان. شۇڭا بۇ يەردە ئىسلاھات ئېلىپ بېرىپ، ئىدىيە ۋە ئەقىدىنى توغرا يولغا سېلىشتىن ئىبارەت بۇ مەركىزىي نىشانغا يېتىش مەككىنىڭ سىرتىدىكىدىن كۆپ قىيىنغا توختايدۇ. دېمەك، بۇ ئىش ۋاقتىنچە قىيىنچىلىق ۋە توسالغۇلارنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىمايدىغان دانا بىر تەدبىرگە موھتاج بولغاچقا، مەككىلىكلەرنى بىراقلا چۆچۈتىۋەتمەسلىك ئۈچۈن، ئىسلام دەۋىتى دەسلەپكى مەزگىلدە سەل-پەل يوشۇرۇن ئېلىپ بېرىلىشى ئەڭ ياخشى دانا تاللاش ئىدى. شۇڭا رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇشۇ ئۇسۇلنى تاللىدى.

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد

پەقەت سەبرى قىلغۇچىلارنىڭ ئەجرى ھېسابسىز بېرىلىدۇ دېدى ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا. يەنى بىر ياخشىلىققا ئون ئەجرى بىلەن ئەمەس، ياكى ئاللا يولىدا سەرپ قىلغان بىر تال نەرسىگە يەتتە يۈز ھەسسە ساۋاب بىلەن ئەمەس، بەلكى ھېسابسىز دېدى ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا. مانا بۇنىڭدا سەبرىنىڭ سۈپىتىنى تىلغا ئالدى قېرىنداشلار. يۈسۈپ ئەلەيھىسسالام. ئۆزىنىڭ ئاكىلىرى بىلەن ئۇچراشقاندىن كېيىن ئاللاھنىڭ نېمىتىنى تىلغا ئېلىپ شۇنداق ئېيتتىكى، ئىننەھۇ مەن يەتتەقى ۋە يەسبىر فەئىننەللاھە لە يۇدىئۇ ئەجرەل مۇھسىنىن. قانداق بىر كىشى تەقۋالىق قىلسا، سەبرى قىلسا، ئاللاھ سۇبھانە ۋە تائالا ياخشى قىلغۇچىلارنىڭ ئەجرىنى زايە قىلىۋەتمەيدۇ دېدى. ئاللاھ سۇبھانە ۋە تائالا ئۆزىنىڭ دىنىدا ئىمام قىلىدىغانلارنىڭ سۈپىتىنى تىلغا ئالغان ۋاقتىدا، بۇلارغا باشقىلار ئەگىشىپ ماڭىدىغان، ئۆزىنىڭ ئالدىدا، قۇدۋە، ئۈلگە قىلىپ ماڭىدىغان كىشىلەرنى قانداق تاللايدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان ۋاقتىدا، ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا بۇنىڭدا ھەم سەبرنى تىلغا ئالدى، قېرىنداشلار. يەنە، ئەئۇزۇبىللەھى مىنەششەيتانىرراجىم، ۋەجەئەلنە مىنھۇم ئەئىممەتەن يەھدۇنە بىئەمرىنا لەمما سەبەرۇ ۋە كانۇ بىئاياتىنا يۇقىنۇن. بىز بۇلاردىن، يەنى بەنى ئىسرائىلدىن شۇنداق بىر تۈركۈم ئىماملارنى قىلدۇق، دەيدۇ ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا، بىزنىڭ دىنىمىزنى يېتەكلەپ ماڭىدىغان، قاچانكى بۇلار سەبر قىلغان ۋاقتىدا.

ئون سۈپەتنى تىلغا ئالغان ۋاقتىدا ئەر-ئاياللارنىڭ سۈپىتىنى، بۇنىڭدا ھەم يەنە بۇنىڭدا ھەم سەبرى قىلغۇچىلار بار. ۋەسسابىرىنە ۋەسسابىراتى. سەبرى قىلغۇچى ئەرلەر، سەبرى قىلغۇچى ئاياللار. دېمەك، ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالا نۇرغۇن ئورۇندا تىلغا ئالغان بۇ سەبرى دېگەن نېمە؟

بۇنىڭدىن كېيىن كەلگەنلەر ئەگىشىپ ماڭىدىغان ئىمام بولىدۇ. بۇ سەبرى بىلەن يەتكىلى بولىدۇ. يەنە بىرسى، قاچانكى بۇ سەبرىگە تەقۋالىق قوشۇلسا، ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا ئەجرىنى زايە قىلىۋەتمەيدۇ. خۇددى يۈسۈپ ئەلەيھىسسالامنىڭ ئەجرىنى زايە قىلىۋەتمىگەندەك. يۈسۈپ ئەلەيھىسسالامنى ئاكىلىرى قۇدۇققا تاشلىدى. ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا قۇدۇقتىن قۇتۇلدۇردى. قۇل بولۇپ سېتىلدى. ئاللا قۇللۇقتىن قۇتۇلدۇردى. تۈرمىگە تاشلىدى. تۈرمىدىن قۇتۇلدۇردى. ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا ئاخىرى ئىززەت ئورنىغا چىقاردى.

لا يەبلۇغۇل مەجدە ھەتتە يەلئەقە سەبرا يەنى سەن ئاشۇ يۈكسەكلىككە ئاچچىقلىقنى يۇتمىغۇچە يېتەلمەيسەن دەيدىغان بىر شېئىر بار شۇنىڭدا سەبرنى ئاچچىق نەرسىنى سەبر دەپ قىلغان دېمەك سەبر ئاشۇنداق نەرسە سەبر ئۆزى كىشى نەپس خالىمايدىغان ئورۇندا ئۆزىنى بېكىتىپ تۇتۇپ تۇرۇشنىڭ ئۆزى مانا بۇ سەبر دېيىلىدۇ ئۇنداق بولسا بۇ سەبر يېتىشنىڭ سەبرچانلاردىن بولۇشنىڭ قەدەم باسقۇچلىرى نېمە قانداق قىلساق بىز ئاشۇ سەبر دەرىجىسىگە يېتەلەيمىز؟ ئۆزىمىزنى سابىرلاردىن تاپالايمىز. ئاللا خالاپ قالسا بىزنىڭ ئارىمىزدىن ھەم دىندا بىزگە باشقىلار ئەگىشىپ ماڭىدىغان ئىماملارنى قىلىپ قويىدۇ. قانداق قىلىپ شۇ بىز شۇ سۈپەتكە ئىگە بولۇپ؟ ئاللا سوبھانە ۋە تائالا بىزنىڭ ئەجىرلىرىمىزنى زايە قىلىۋەتمەيدۇ. دېسە بۇ يەردە ئادەتتە سەبرنىڭ ئۈچ قىسمى بۇرادەرلەر. سەبر ئۈچ قىسىمغا بۆلۈنىدۇ.

ئەسلى ئېغىر نەرسە دەيدۇ. پەقەت ئاللاھتىن قورققۇچىلار بۇنىڭدىن مۇستەسنا. مانا شۇلاردىن باشقىلارغا نىسبەتەن ئېغىر بىر نەرسە. ئاللاھنىڭ بىزگە يۈكلىگەن تەكلىپى ئەگەر ئىنساندا سەبر تېپىلمىسا ئېغىر نەرسە. ناماز كۈندە ئوقۇۋېرىش ئېغىر. بولۇپمۇ ئەتىگەنلىك ناماز بىلەن كەچلىك ناماز ئېغىر. شۇڭا رەسۇل ساللاللهۇ ئەلەيھىۋەسەللەم مۇناپىقلارغا ئەڭ ئېغىر بولغان ناماز ئەتىگەنلىك ناماز بىلەن كەچلىك ناماز دېگەن ساللاللاھۇ ئەلەيھىۋە سەللەم. بۇ ئۇنىڭدىن كېيىن رامازان ئېغىر نەپسكە، زاكات، ئۆزىنىڭ تاپقان مېلىدىن بېرىش، سەدەقە قىلىش ئېغىر نەپسكە، جىھاد ئېغىر نەپسكە قېرىنداشلار. يەنە بۇ رەسۇل سەلسەم زۇرۋەتۇ سەنامىل ئىسلام دېدى، ئىسلامنىڭ ئەڭ چوققىسى دېدى. دېمەك، بۇ يەردە ھەممە ئىبادەتنىڭ چوققىسىنى تاپىسىز. تەۋەككۈلنىڭ چوققىسى كېرەك قېرىنداشلار. كۈچلۈك تەۋەككۈل كېرەك. سەبرىنىڭ چوققىسى كېرەك بۇ يەردە. ئۈستۈن سەبر كېرەك. بۇ يەردە يەنە ئاللاھتىن قورقۇشنىڭ، ئاللاھتىن ئۈمىد كۈتۈشنىڭ چوققىسى بولۇشى كېرەك. چۈنكى سىز ھازىر بۇ يەردە ئۆلۈپ كېتىشىڭىز مۇمكىن. ياكى شۇنداق بىر ھالەتتە قېلىپ قېلىشىڭىز مۇمكىن، سىز ھېچقانداق سەۋەبنى تۇتۇش ئىمكانىيىتىڭىز يوق، پەقەت ئاللا بىلەن باغلىنىشلام قېلىپ قالىدۇ. مانا بۇنىڭ ئەڭ چوققىسى كېرەك. مانا شۇنىڭدەك ئىبادەتلەرنىڭ ئەڭ چوققىسى تېپىلىدۇ بۇ جىھادتا. شۇ سەۋەبتىن رەسۇل سەللاللىهۇ ئەلەيھىۋەسسالام. نەپىسكە ئېغىر. جىھادتا دۈشمەننىڭ ئەرزىيىتى ئېغىر. ھەتتا قېرىنداشلىرىمىزدىن يەتكەن ئەرزىيەت ئېغىر، ئۈستىمىزدىكى ئەمىرلەردىن بەزى يېتىپ قېلىشى مۇمكىن ئەرزىيەت، ياكى نەپسىمىز خالىمايدىغان ئىشلارغا بۇيرۇلۇپ قېلىشىمىز مۇمكىن، نەپسىمىز خالىمايدىغان ئىشلارغا تەكلىپ قىلىنىپ قېلىشىمىز مۇمكىن ئېغىر نەپسكە. مانا بۇنىڭغا سەبرى كېرەك. مانا بۇ جىھاد. ئۇنىڭدىن باشقا ئىبادەتلەرگە قاراپ بېقىڭ. سەبرى قېرىنداشلار.

جىھادتا ئۆزىنىڭ چىشلىرى سۇنۇپ كەتتى ساللاللائۇ ئەلەيھىۋە سەللەم. دۇبۇلغىلارنىڭ ھالقىلىرى يۈزىگە پېتىپ كەتتى ساللاللائۇ ئەلەيھىۋە سەللەم. ئۆزىنىڭ قومىدىن شۇنچىلىك ئەرزىيەتلەرنى ئىشىتتى. ھەتتا مەككىدىكى ئەرزىيەتلەرنى ئەمدى ئۇنى ھەممىمىز بىلىمىز. رەسۇل سەللاللائۇ ئەلەيھىۋە سەللەم ھەتتا شۇ يەسرىبلىك، مەدىنىلىك. ئەنسارلار بىلەن شۇ يەردە بەيئەت كېچىسى، ئەقەبە بەيئەت كېچىسى يىغىلغان ۋاقتىدا رەسۇل سەللىسالامنىڭ قوۋمى يەنى بىلىپ قېلىپ بىر قورشىغان بىر قىسسا بار بۇ يەردە. رەسۇل سەللىسالام مەن ئەڭ قاتتىق ئۆزۈمنىڭ قوۋمىدىن يەتكەن نەرسە ئەنە شۇ، شۇنىڭدىن يەتكەن دېگەن ساللاللائالىھىۋەسەللەم.

بۇ ئېغىچىلىق كەلگەن، مالامەت كەلگەن، ياكى زېمىندىن قوغلاپ چىقىرىلىش كەلگەن، ياكى ئۆلتۈرۈلۈش كەلگەن، ياكى تۇرمىغا سېلىنىش كەلگەن. مانا شۇ ھالەتكە سەبىر قىلغان. مانا بۇ شۇلىنىڭ يولىغا ئەگەشكەنلەرنىڭ بېشىغا كېلىدۇ قېرىنداشلار بۇ بېشىغا كېلىدۇ. شۇلارنىڭ يولىغا ئەگەشكەنلەرنىڭ بېشىغا كېلىدۇ. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ئۆز ۋاقتىدا كاپىرلار سېنى سولاش، يەنى زىندانغا تاشلاش، تۇتۇپ قېلىش ياكى سېنى ئۆلتۈرۈش ياكى سېنى زېمىندىن قوغلاپ چىقىرىش ئۈستىدە مىكىر قىلدى، دېدى ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا. يەنى ياكى زىندانغا تاشلىنىسەن، ياكى ئۆلتۈرۈلۈش، ياكى زېمىندىن قوغلاپ چىقىرىلىش. بۇ بېشىغا كەلگەن سەللاللاھۇ ئەلەيھىۋەسەللەم.

لېكىن ئۇنىڭدىن باشقا سىلەر ئۇلار ئاللاھتىن ئۈمىد قىلمايدىغان نەرسىلەرنى سىلەر ئۈمىد قىلىپسىلەر دېدى. ئەلۋەتتە، كاپىرلاردىن بىز بەكرەك سەبرى قىلىشقا ھەقلىق قېرىنداشلار. بولۇپمۇ بۈگۈنكىدەك جىھاد كۈنىمىزدە. جىھادتا ئېغىرچىلىق. لېكىن بۇ بىر ئىبادەت. شۇ ئېغىرچىلىقنىڭ ئۆزى ئىبادەت قېرىنداشلار. شۇنىڭغا سەبرى قىلىشنىڭ ئۆزى ئىبادەت قېرىنداشلار. چىشىمىزنى چىشلىشىمىزنىڭ ئۆزى ئىبادەت. ئاللاھ سۇبھانەھۇ ۋە تائالا، ئەگەر سىلەر چارچىغان بولساڭ، ئۇلارمۇ سىلەرگە ئوخشاش چارچىدى، دېدى. بىزمۇ تاغدا ئولتۇرىمىز ئۇلىمۇ تاغدا ئولتۇرىدۇ قېرىنداشلار كۆرۈۋاتىمىز. بىزمۇ ماڭىمىز چارچاپ ئۇلىمۇ ماڭىدۇ چارچاپ. بىزمۇ بەزى قىيىنچىلىقنى تارتىمىز، ياكى ئوقلار، ياكى باشقا نەرسە ئۇچۇپ ئۆتىدۇ، ئۇلىمۇ شۇنداق بولىدۇ. بىزمۇ بەزىدە كۈتۈپ ئولتۇرۇشىمىزغا توغرا كېلىدۇ، ئۇلىمۇ شۇنداق كۈتۈپ ئولتۇرغۇلۇق بۇرادەرلەر.

كاپىرنىڭ دۇنيا بىلەن، دۇنيا مەئىشەتلىرى بىلەن مەشغۇل ئولاشلىرى، راھەت-پاراغەت بىلەن مەشغۇل بولۇشلىرى، دۇنيانىڭ باشقا ھەر قانداق ساھەلەردە يۈرۈشلىرى، ئۇ شەھەردىن بۇ شەھەرگە يۆتكىلىپ يۈرۈشلىرى سىزنى ئەجەبلەندۈرمىسۇن، دېدى ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالا، ماتائۇن قەلىلۇن سۈممە مەئۋاھۇم جەھەننەم ۋە بىئسەل مىھاد، بۇلار، بۇلارنىڭ پايدىلىنىشى ئازغىنە پايدىلىنىش، دېدى ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالا، ئازغىنە پايدىلىنىش، ئۇنىڭدىن كېيىن،

كىشى قانچىلىك ئۇزۇن ياشىسۇن، ئۆزىنىڭ ئۆلگەندىن كېيىنكى، ئۆلگەندىن كېيىن ياكى ئۆلۈشكە ئاز قالغان ۋاقتىدىكى ھاياتىغا نەزەر سېلىپ باقسۇن، بىر نەچچە ۋاقىتلىق، بىر نەچچە مۇددەتلىك ھايات ئىكەنلىكىنى سېزىدۇ. ھەتتا بىر رىۋايەتتە ئېيتىلىپتۇ، نۇھ ئەلەيھىسسالامدىن سورالدى دەيدۇ، نۇھ ئەلەيھىسسالام قوۋمىنىڭ قېتىدا دەئۋەت قىلىپ توققۇز يۈز ئەللىك يىل تۇرغان كىشى.

ئېيتىلىپتۇ، ئى نۇھ ھاياتىڭنى قانداق تاپتىڭ؟ دېگەن ۋاقتىدا خۇددى بىر ئىككى دەرۋازىسى بار بىر ئۆينىڭ بىر دەرۋازىسىدىن كىرىپ يەنە بىر دەرۋازىسىدىن چىقىپ كەتكەندەك بولدۇم دېگەن ئىكەن. ھايات شۇنچىلىك قارىداشلار. بىر كۈنى ئەلى رازىياللاھۇ ئانھۇ يەردىن بىر تال خىشنى ئالغان ئىكەن. بىر تال خىشنى. ئېلىپ شۇنداق قاراپ ئېيتقان ئىكەن، ئەي خىش، سەن قانچىلىغان شەھلا كۆزلەرنىڭ كۆزىدىن پۈتكەنسەن. قانچىلىغان چىرايلىق يۈزلەرنىڭ يۈزلىرىدىن پۈتكەنسە، قانچىلىغان پادىشانىڭ بېشىنىڭ ئىسكىلىتىدىن پۈتكەنسە دېگەن ئىكەن. مانا شۇنداق. قانچىلىغان پادىشالار دۇنيانى سوراپ ئۆتكەنلىرىنىڭ باشلىرىدىن خىشلار قۇيۇلىدۇ، قېرىنداشلار. ئۆلىدۇ، تۇپراققا ئايلىنىدۇ، خىشلار قۇيۇلىدۇ، تاملار سېلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە ئۆرۈلىدۇ. مانا مۇشۇنداق ھالەت. بۇ دۇنيا مەئىشەتلىرى سىزنى قىزىقتۇرمىسۇن. گۈللەپ يۈرۈشى سىزنى ئەجەبلەندۈرمىسۇن دېدى ئاللاھ سۇبھانە ۋە تائالا. يەنە بۇلارنىڭ راھەت پاراغەتلىرى بولسۇن ياكى باشقا دۇنيا نەرسىلىرى بولسۇن سىزنى ئەجەبلەندۈرمىسۇن. ئىنساننىڭ قەلبىگە چۈشىدىغان نەرسىلەرنىڭ ئىككىسى، بىرسى شەھۋات، يەنە بىرسى شۇبھات. مانا بىز ئۆزىمىزنى سەبر قىلدۇرىدىغان نەرسىنىڭ ئىككىسى، بىرسى شەھۋەت، شەھۋەت، قەلب خالايدىغان نەرسىلەر، بۇ ماددىي مەنىۋى. يەنە بىرسى شۇبھات، شۈبھىلەر. ئەمدى شەھۋەت دېگەن ۋاقتىمىزدا قەلب خالايدىغان نەرسىلەر ماددىي مەنىۋى دېدۇق. بۇنىڭ ماددىسى ۋە مەنىۋىسى بار قېرىنداشلار. بۇنىڭ ماددىسى دۇنيا. دۇنيا. بۇ دۇنيا ئىنسان خالايدىغان نەرسە. ئىنسانغا چىرايلىق كۆرسىتىلگەن نەرسە. لېكىن ئاخىرى نادامەت خاسارەت بولىدىغان نەرسە. شۇڭا رەسۇل ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەم ئۆزلىرىنىڭ ھەدىسىدە ئەگەر دۇنيا ئاللاھنىڭ نەزىرىدە پاشىنىڭ قانىتىچىلىك مىقداردا بولغان بولسا قەدىر بولغان بولسا ئاللاھ سۇبھانەھۇ ۋە تائالا كاپىرلارنى ئۇنىڭدىن بىر تېمىم سۇ بىلەن سۇغارمايتتى دېدى ئاللاھ رەسۇل ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەم يەنە دۇنيانىڭ قەدرى ئاللاھنىڭ نەزىرىدە قەدىرسىز مانا بۇ دۇنيا قەلبلەرگە، يەنى ئۆزىگە مايىل قىلىدىغان قەلبلەرگە يېقىشلىق بولغان نەرسە. لېكىن ئاللاھنىڭ نەزىرىدە قەدرى بولمىغان نەرسە قېرىنداشلار. ئەگەر ئاللاھنىڭ نەزىرىدە قەدىرلىك بولسىدى، ئۆزىنىڭ ئەڭ قەدىرلىك پەيغەمبىرى ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنى ئەڭ كەتتە بايلىدىن قىلىپ قوياتتى ئاللاھ سۇبھانەهۇ ۋەتائالا. ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار بۇرادىرىمىز مەسئۇدنىڭ نەشىدىسىدە بولسۇن!

بۇ ئىككى چوڭ دۆلەت ئىسلام دىيارلىرىنىڭكى بەزىلىرىنى مۇستەملىكە قىلغان بولسا، بەزىلىرىنى ئىسلام شەرىئىتىدىن ئايرىغان قورچاق ھاكىمىيەت قىلىپ، مۇسۇلمانلارنى ئاساسىي جەھەتتىن كونترول قىلدى. ئامېرىكا ۋە سوۋېت ئىتتىپاقى مۇسۇلمانلارنى كونترول قىلىپ بولغاندىن كېيىن، بۇ ئىككى شەھەر ئۆزى باش بولۇپ تۇرغان ئىتتىپاقداش دۆلەتلىرىنىڭ ئۆزىنىڭ كونتروللۇقىدىن چىقىپ كېتىشىدىن ئەنسىرەپ، ئۇلارنى ھەم چىڭ ئىگىلەپ تۇرغان.

ب د ت دىكى داۋاملىق بەش ئەزا دۆلەت ئورۇندۇقىدا ئولتۇرغان گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، ئۇنى ماۋزېدۇڭغا بېرىگلىك. شۇنىڭ بىلەن ئامېرىكا بىرىنچى قەدەمدە غەلىبىلىك بېشىدىكى يەنى خىتاي بىلەن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭكى ئارىسىنى ئايرىۋەتكەن مانا بۇ ئۇنىڭ باسقان تۇنجى قەدىمى. بۇ خۇددى ئىنگلىزچە ئېيتقان پارچىلا پارچىلىساڭ، خوجايىن بولىسەن دېگەندەك. ئەمما بۇ ۋاقىتتا خىتاي ماۋزېدۇڭ رەھبەرلىكىدە يەنىلا كۈچلۈك ھاكىمىيەت ئاپپارات ئۈستىدە ساقلىنىپ تۇرۇۋەرگەن. كېيىن ماۋزېدۇڭ ئۆلدى، ماۋزېدۇڭ ئۆلگەندىن كېيىن خۇاگوفېڭ تەختكە چىقتى. خۇاگوفېڭ دېڭشياپىڭنى تۈرمىدىن چىقارغاندىن كېيىن دېڭشياپىڭ سىياسىي ئۆزگىرىش قىلىپ خۇاگوفېڭنى تەختتىن تاشلاپ ئۆزى تەختكە چىقتى.

ھەم ئۆزىنىڭ نەزەرىيەسىنى خەلقئارالىق سوتسىيالىزمدىن قاچۇرۇش ئۈچۈن بۇنىڭغا جۇڭگو سوتسىيالىزم دېگەن نامنى ئىشلىتىگلىك. ئەمدى مەيلى سىز ماركس ئېنگېلس ياكى لېنىن ستالىننىڭكى ھەر قانداق گەپلىرىنى ئۇنىڭغا كۆرسەتسىڭىزمۇ بۇنىڭ جاۋابى پەقەتلا بۇ دېگەن جۇڭگو سوتسىيالىزم.

بۇ مەلۇم كىشىلەر ئىكەن، بۇ مەلۇم كىشىلەر دەل ھازىر ئۆزىمىز كۆرۈۋاتقان، ھازىر خىتاينىڭ سەكسەن، توقسەن پىرسەنت بايلىقىنى كونترول قىلىپ تۇرۇۋاتقان مەركەزدىكى رەھبىرىي كادىرلار ۋە ئۇلارنىڭكى ئۇرۇق تۇغقان بالىلىرى. بۇنداق چوڭ ئىمتىيازنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بۇنداق دانا پىكىرنى كىم رەت قىلسۇن؟

يېڭى يېزىقنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، ئۇنىڭ ئورنىغا كونا يېزىقنى ئەسلىگە كەلتۈرگەن ۋە دىننىمۇ قويۇۋەتكەن. شۇڭا سەكسەن جىللاردىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىزنىڭ دىيارىمىزدىكى مۇسۇلمانلارغا دىنىي ئوقۇ-ئوقۇتۇشنى يولغا قويۇپ بېرىشى ھەرگىزمۇ بىزگە بەرگەن ئىمتىياز بولماستىن، بەلكى ئۆزىنىڭ مەنپەئەت تەقەززاسىدىن كېلىپ چىققان.

چۈنكى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇنچە دۆت ئەمەس بۇرادەرلەر، بەلكى خىتاي ھۆكۈمىتى تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆزىگە بويسۇندۇرۇپ تىزلاندۇرغاندىن كېيىن ئاندىن باشقىلارغا ئۆتىدۇ. بۇ خۇددى كالىنىڭ بېشىغا كەلگەن موزاينىڭكىگە كەلگەندەكلا. يەنە ئۆزگىسىنى كۆرسەك، دېڭشياپىڭ كەڭ كۆلەملىك ئىشلاھات ئېلىپ بېرىش بىلەن بىرگە، ئۆز قوللىغۇچىلىرىنى ئۆز ئەتراپىغا ئۇيۇشتۇرۇۋاتقان ۋاقىتتا، ئامېرىكا بولسا ئۇنىڭ كەينىدىن تۇرۇپ ئىككىنچى ۋە ئۈچىنچى باسقۇچنى بېسىپ بولارلىق. يەنى، ئىككىنچىسى خىتاينىڭ دەرۋازىسىنى ئېچىش بولسا، ئۈچىنچى باسقۇچى بولسا غەرب ئىدېئولوگىيەسىنى خىتايغا سىڭدۈرۈش.

سان-ساناقسىز ئىنقىلابىي قۇربانلىقلارنى بەرگەن خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ بىراقلا تۈگىشىپ كېتىدىغانلىقىنى ئېيتقان بولسىمۇ، ئوقۇغۇچىلار ئۇنىڭ گېپىگە پەرۋا قىلىپمۇ قويمىدى. ئاخىرى دېڭشياپىڭ ئۇلارنى قانلىق باستۇرۇپ، ۋەزىيەتنى كونترول قىلدى. بۇ ئارىلىقتا خىتاي بىلەن ئامېرىكا يەڭ ئىچىدە نېمىلەرنى دېيىشتى، بۇ بىزگە قاراڭغۇ. ئەمما رېئاللىق شۇكى، كېيىنكى نەتىجە ئامېرىكىنىڭ ئومۇمىي ئىشلار تۈرىلىك پايىز شامالى، يەنى، ئۆزبەكلەر دېڭشياپىڭ تەختىنى جاڭ زېمىنغا ئۆتكۈزۈپ بەردى. شۇنىڭ بىلەن دېڭشياپىڭ خىتاينى ھوقۇق مەركەزگە مەركەزلەشكەن دۆلەتتىن تەدرىجىي ھالدا ھوقۇق ئىچكى جەھەتتىن پارچىلىنىدىغان، ئاخىرى بېرىپ زاۋاللىققا يۈزلىنىدىغان دۆلەتكە ئايلاندۇرۇپ قويۇپ، دۇنيادىن ئايرىلدى. ئەمدىدە جاڭ زېمىننىڭ ھوقۇق تۇتقان ئون يىلىنى قويۇپ، خۇجىنتاۋنىڭ ھوقۇق تۇتقان ئون يىلىغا قارايلى. لېنىن ئۆزىنىڭ نېمە قىلىش دېگەن كىتابىدا مۇنداق بىر جۈملە سۆزنى ئىشلىتىش بىلەن باشلىغان، يەنى، ھەرقانداق بىر پارتىيەنىڭ كۈچلۈك ياكى ئاجىز ئىكەنلىكىنى بىلىش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن ئۇلارنىڭ ئۆزى بەلگىلىگەن چېگرالىرىنىڭ يەنى قانۇنلىرىنىڭ بۇزۇلغان ياكى بۇزۇلمىغانلىقىغا قاراش كېرەك. پارتىيە پەقەت ئۆزىنى تازىلاش بىلەن كۈچىيىدۇ، دەپ يازغان.

چۇڭچىڭ شەھىرىنىڭكى پارتىيە سېكرېتارى جياڭ زېمىن ۋە جياڭ زېمىننىڭ چوغىدا بولغان قوراللىق قىسىم، ئەدلىيە ۋە تەپتىش ئورگانلىرىنىڭكى ئەمەلىي ھوقۇقىنى ئۆز چاڭگىلىدا تۇتقان دائىمىي سىياسىي كېڭەش ئەزاسى بولغان جوۋ يوڭكاڭ بىلەن بىر گۇرۇھتا. ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ چاغدا خۇجىنتاۋنىڭ ۋاقتى ئاخىرلىشىپ قالارلىق. ئەمما ئۇ بوشىلەينى ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشلىۋەتتى. بىز شۇنىڭدىن خۇجىنتاۋنىڭ ئون يىل ئىچىدە قانات قۇيرۇقىنىڭ نەقەدەر يېتىلگەنلىكىنى كۆرۈۋالدۇق. خۇجىنتاۋ يەنە تەختتىن چۈشىدىغان چاغدا پارتىيە ئىچىدىكى پارتىيە دەپ قارالغان جوۋ يوڭكاڭنىڭ ئورنىنى قىسقارتىپ، دائىمىي سىياسىي كېڭەشنىڭ توققۇز ئەزاسىنى يەتتە قىلىپ شىجىنپىڭغا ئۆتكۈزۈپ بەردى.

ئۆز ۋاقتىدا جياڭ زېمىن ھوقۇقنى خۇجىنتاوغا ئۆتكۈزۈپ بەرگەندە شىجىنپىڭنى خۇجىنتاۋنىڭ ئىزباسارى قىلىپ قويغان، خۇددى ھازىرقى شىجىنپىڭنىڭ ئىزباسارىنى خۇجىنتاۋ ئىشلەپ قويغاندەك. مانا ھازىر پارىخورلۇققا قاتتىق قارشى تۇرۇش كېرەك دېگەن شوئارنى توۋلىغان خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ ئىشلارنى ھازىرقىچە بىر تەرەپ قىلالمىدى. ئىتنى تەپسەڭ ئىگىسىگە قارا دېگەندەك بىزمۇ ئامېرىكىنىڭ نەقەدەر غايەت زور ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋالدۇق. قاراڭ، بىز تەھلىلنى باشقىچە قىلىپ كۆردۇق، خۇجىنتاۋ ھوقۇقنى داۋاملىق تۇتۇۋەرگەن بولسا، ئون يىلنىڭ ياقى قانات قۇيرۇق يېتىلىپ، ۋاڭ لىجۈن ۋە بو شىلەيگە ئوخشاش بۇنداق غوللۇق رەھبەرلەرنى ئورنىدىن ئېلىپ تاشلىۋېتەلىگەن يەردە، ئەلۋەتتە، باشقا ئۆز ئالدىغا ئىش تۇتىدىغان، مەركەزگە بويسۇنمايدىغان رەھبەرلەرنى تازىلاپ، ھوقۇقنى بىر پۈتۈن مەركەزگە مەركەزلەشتۈرۈپ، كۈچلۈك بىر سىستېما شەكىللەندۈرۈشى ئېنىق. ئەمما خىتاي بۇنداق كۈچلۈك بىر سىستېما شەكىللەندۈرەلمەيدۇ. ئەگەر ئىچىنى بىرگە كەلتۈرەلەيدۇ دېيىش توغرا كەلسە، روسىيە مۇشۇنى ۋۇجۇدقا چىقىرالايتتى. چۈنكى پۇتىن روسىيە خەلقىگە خىتاب قىلىپ، ئى روسىيە خەلقى ماڭا ئوتتۇز يىل ۋاقىت بېرىڭلار دېگەن. ماڭا ئوتتۇز يىل ۋاقىت بېرىڭلار دېگىنى بىكارنى ئېيتىلغان گەپ ئەمەس. چۈنكى ئۇ مەسىلىنىڭ تېگىنى چۈشىنىپ يەتكەن. بولۇپمۇ رۇسىيە ۋە خىتايدەك چوڭ دۆلەتكە ئۆز ئىچىنى تازىلاش ۋە تەرتىپكە سېلىشقا بەش-ئون يىل ۋاقىت يەتمەيدۇ. بۇ ئىككىلىسى پارىخورلۇق چىرىكلىشىشنىڭكى ھاكىمىيەتنى گۈمۈرۈلۈپ چۈشۈشنىڭ ئاساسى ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتكەن بولسىمۇ، ئەمما تا ھازىرغىچە چىرىكلىك ۋە پارىخورلۇققا ئۈنۈملۈك زەربە بېرەلمەيلىك. بۇنداق بولۇشىدىكى سەۋەب ھوقۇقنىڭ ئىچكى قىسمىدا پارچىلىنىپ كەتكەنلىكىدىن. خىتاي ئىچىدىكى گۇرۇھۋازلىق ۋە ھوقۇقنىڭ پارچىلىنىپ تۇرۇشى ئامېرىكىنىڭكى تۈپ مەنپەئەتىگە پايدىلىق. ئەگەر خۇجىنتاۋ ۋە ياكى ھەرقانداق بىر خىتاي رەھبىرى ھوقۇقنى ئۆز چاڭگىلىدا چىڭ تۇتۇپ، پارتىيە ئىچىنى تازىلاشقا ۋە تەرتىپكە سېلىشقا بەل باغلايدىغان بولسا، ئامېرىكا بۇنىڭغا ھەرگىزمۇ قاراپ تۇرمايدۇ.

ئەنە شۇ خەلقئارا بازارلارنى كونترول قىلىپ تۇرغانمۇ يەنە شۇ ئامېرىكا. شۇڭا ئامېرىكىنىڭكى خەلقئارادا خىتايغا بەرگەن سودا ئىمتىيازى ئەمەلىيەتتە ئامېرىكىنىڭ خىتاينى كونترول قىلىش ئۈچۈن ئىشلەتكەن تاكتىكىسى. ئۆزىمۇ خىتاي سوۋېتتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئامېرىكا بىلەن دوست بولغانىدى، ئەمما بۆرىدىن قېچىپ يولۋاسقا تۇتۇلۇغلۇق. شۇڭا خىتاي ئىچىدىكى ھەرقانداق بىر رەھبەر ھوقۇقنى ئۆتكۈزۈپ بەرمەي ئىچىنى تازىلاپ ھاكىمىيەتنى مۇستەھكەملەشكە تىرىشىدىكەن، ئامېرىكا ئۇنىڭغا دىكتاتور دېگەن قالپاقنى كىيدۈرىدۇ، ئۇنىڭ قارشىسىدىكى گۇرۇھنى قوللاپ ئىقتىسادىي جەھەتتىن ئومۇميۈزلۈك بىر ئېمبارگو يۈرگۈزىدۇ، شۇنىڭ بىلەن.

شۇڭا ئۆز ئىچىدىن ھوقۇق بېرىلگەندە خىتاي قانداق ئۇرۇش قىلالىسۇن؟ ئەگەر خىتاي ئۇرۇش قىلغان بولسا، ئامېرىكا ئافغانىستان ۋە ئىراقتا ئۇرۇشقا پاتقان ۋاقىتتا ئىستراتېگىيەلىك ئورنى نەقەدەر مۇھىم بولغان تەيۋەننى بېسىۋالسا بولاتتى. شۇ ۋاقىت قىلمىغان ئۇرۇشنى ھازىر تېخىمۇ قىلالمايدۇ.

بۇنىڭ دەلىللىرىدىن بىرى، شى جىنپىڭ تەختكە چىقىپلا، روسىيەنى زىيارەت قىلدى، كېيىن ئامېرىكىنى زىيارەت قىلدى، بۇلارنىڭ سۆھبەتلىرى ئاشكارا بولسۇن ياكى يوشۇرۇن بولسۇن، ئافغانىستان ۋە ئاتالمىش دۇنيا تېررورىزمىدىن ئۆزىنى قاچۇرالمايدۇ، چۈنكى سىياسىي مۇقىملىق بولمايدىكەن، ئىقتىسادىي تەرەققىياتتىن ئېغىز ئاچقىلى بولمايدۇ. لى كېچياڭنىڭ ھىندىستان زىيارىتىمۇ ئىككىمىزگە ئورتاق تەھدىت بولغان ئافغانىستان مەسىلىسى. شۇڭا خىتاي ئىختىيارىي ياكى ئىختىيارسىز ھالدا ئىسلامغا قارشى جەڭگە كىرىدۇ. مانا مۇشۇنداق بولغاندا ئامېرىكا ئۆزىگە ھەقىقىي تەھدىت قىلىدىغان ئىسلامىي جىھادنى خىتايغا تاشلاپ قويالىسا ئۆزى بىر ئاز ئارام ئېلىش بىلەن بىرگە ئۆزىگە توپا تەگكۈزمەي تۇرۇپ خىتاينى پاك پاكىز يېگىلى بولىدۇ.

دۇنيا مىللەتلىرىگە نەمۇنە ۋە ئۆرنەك بولۇپ تونۇلغانلىقىنى ئۇلارنىڭ زېھنىگە سىڭدۈرۈشىمىز لازىم. شۇنىڭدەك ساھابە كىراملارنىڭ ئۆزىنى، ئائىلىسىنى ۋە بالا-چاقىلىرىنى ئۇنتقان ھالدا بىر-بىرىگە كۆيۈنۈپ، ئومۇمىي مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن، جان، مېلىنى ئايىمايدىغان ئالىيجاناب، ھىممەتلىك، جاسارەتلىك، ئىپپەت نومۇسى ۋە شان-شەرىپىگە جېنىنى پىدا قىلىش خىسلىتىگە ئىگە، ئۆزىگە ئۆزى خوجا، ئەزىز بىر ئۈممەت بولۇش شەرىپىگە مۇيەسسەر بولۇش بىلەن ھەر تەرەپتىن جانابى ئاللاھنىڭ زور رەھمىتىگە ئېرىشكەنلىكىنى، ھەتتا جانابى ئاللاھ،

ئەلۋەتتە جانابى ئاللا ئەينى چاغدا ساھابە كىراملارغا ئاتا قىلغان چوڭقۇر رەھمىتىنى ۋە زور ئاتا ئېھسانلىرىنى ئۇلارغىمۇ مەرھەمەت قىلىشى مۇقەررەر شۇنىڭدەك پەرزەنتلىرىمىزگە ئەجدادلىرىمىزنىڭ تۈرك ئىرقى تارىخىدا تۇنجى ئىسلامىي دۆلەت قۇرۇپ پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيادا دەۋران سۈرگەنلىكىنى مىلادىي سەككىز يۈز قىرىقىنچى يىلدىن بىر مىڭ بىر يۈز يىگىرمە ئۈچىنچى يىلدىكى ئۇيغۇر قاراخانىيلار سەلتەنىتى كۆزدە تۇتۇلىدۇ. ئەخلاق پەزىلەت ۋە ئەنئەنىۋى ئۆرپ ئادەتلەرنى ئەسلىتىپ، ئۇلارنىڭ قەلبىگە مۇنۇ تۆۋەندىكى سوئال ئالامەتلىرىنى قويۇشىمىز لازىم، بىز قانداق قىلغاندا ئاتا بوۋىلىرىمىزغا ۋارىسلىق قىلالايمىز؟ ئەجدادلىرىمىز. ئەجدادلىرىمىز ئىسلامىي ئەقىدىسى بىلەن دىن-دىيانەت، ئەخلاق-پەزىلەتلىرىنى، ئەنئەنىۋى ئۆرپ-ئادەتلىرىنى بۇزماي ساقلاپ ئۆتكەن ئىكەن، بىز نېمە ئۈچۈن بۇلاردىن ۋاز كېچىپ، يات مىللەت ۋە غەيرىي دىندىكىلەرنىڭ ئۆرپ-ئادەت ۋە رەسمىيەتلىرىگە زوقلىنىمىز؟ ئىنسانىي قىممىتىمىزنى دەپسەندە قىلىدىغان، مىللىي ئەنئەنىلىرىمىزنى پۇچەكلەشتۈرىدىغان بىر تۈركۈم غەيرىي رەسمىي ئىشلارنىڭ مۇخلىسلىرى بولۇپ قېلىشىمىزنىڭ سەۋەبى نېمە؟ ئەجدادلىرىمىزنىڭ قالدۇرۇپ كەتكەن ئەنئەنىۋى مىراسلىرىنىڭ ھەقىقىي مىراسخورلىرى بولالىدۇقمۇ يوق؟ ئۇلارنىڭ ئەخلاق-پەزىلەت قارىشىنى تاشلاپ، ئۆزىمىزنىڭ مىللىي ئۆرپ-ئادەتلىرىمىزگە يات ۋە ئىسلام پىرىنسىپلىرىغا زىت ئەجنەبىي خەلقلەرنىڭ ئىجتىمائىي ئادەت قائىدىلىرىگە تۇتقۇن بولۇپ قېلىشىمىز نېمە ئۈچۈن؟ بىز بۇ ناكەس ۋە ناتىۋان ھالىمىز بىلەن مەھشەردە ئۇلارغا قانداق يۈز كېلەلەيمىز؟ قىسقىسى، ياراتقۇچىمىز جانابى ئاللا ئالدىدا نېمە دەپ جاۋاب بېرىمىز؟ قۇرئان كەرىم ۋە ھەدىس شەرىفتىن ئىبارەت بۇ ئۇلۇغ ئىككى دەستۇرىمىز بىز مۇسۇلمانلارنىڭ ھايات پروگراممىلىرىمىزنى قانداق ئورۇنلاشتۇرغان؟ نېمە ئۈچۈن بىز بۇ مۇقەددەس دەستۇرىمىزنىڭ كۆرسەتمىلىرىدىن چەتنەپ كەتتۇق؟

مۇجاھىد بۇرادىرىمىز ئابدۇقاھار ئاكىمىز قىز پەرزەنتلىك بولدى. ئاللا بۇ بۇرادىرىمىزنى پەرزەنتىدىن دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە خۇرسەن بولىدىغان پەرزەنتلەردىن قىلسۇن. ئاللا قىيامەتتە ئاتا ئانىسىنى شاپائەت قىلالايدىغان پەرزەنتلەر قاتارىدىن قىلسۇن. دىننىڭ يۈكىنى كۆتۈرىدىغان ئۈممەتنىڭ ئانىلىرىدىن قىلىپ بەرسۇن. ئامىن. بۇ ھەپتىدە يەنە مۇجاھىد بۇرادىرىمىز ئىبراھىمنىڭ نىكاھ مەرىكىسى بولدى.

مۇجاھىد يىگىتلەر ئىسلام شىرلىرى، قولىدا قۇرئانى دىننىڭ ئىززىتى. خەلقئارا ۋە رايون خەۋەرلىرى. ئىنتېرنېت خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئىراقتا يۈز بەرگەن بومبا ھۇجۇملىرىدا باغدات شەھىرىدە ئوتتۇز تۆت، باشقا شەھەرلەردە ئون توققۇز، جەمئىي ئەللىك ئۈچ ئادەم ئۆلگەن. باغداتنىڭ سودا تىجارەت مەركىزىدە بومبا قاچىلانغان بەش ئاپتوموبىل پارتلىغان. بۇنىڭدىن باشقا، بەسرە، سامارا، ساماۋا، موسۇل، كەركۇك شەھەرلىرىدىمۇ ئاپتوموبىل بومبا ھۇجۇمى يۈز بەرگەن. ئاللا ئىسلام دىنىدىن يۈز ئۆرۈگەن مۇرتەتلەر ۋە ئازغۇن شىئەلەرنىڭ ھالاكىتىنى تېزلەشتۈرۈپ بەرسۇن. ئامىن. ئىنتېرنېت خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئافغانىستاننىڭ پايتەختى كابۇلدا ماشىنا پىدائىيلىق ئەمەلىيىتى بولۇپ، نەتىجىدە، يەتتە ئادەم ئۆلگەن، بەش ئادەم يارىلانغان. رەببىمىز ئاللا پىدائىي بۇرادەرلىرىمىزنىڭ شاھادىتىنى قوبۇل قىلسۇن، كاپىر-مۇرتەتلەرنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە شەرمەندە قىلسۇن. ئىنتېرنېت خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئافغانىستاننىڭ پۇلى چەرخى رايونىدا تۆت نەپەر مۇجاھىدنىڭ ئاپتوموبىل بومبا ئارقىلىق ئېلىپ بارغان ھۇجۇمىدا ئۆلگەنلەرنىڭ تۆتىنىڭ نېپاللىق، ئۈچىنىڭ ئافغانىستانلىق ئىكەنلىكى بىلدۈرۈلدى. ئاللا مانا مۇشۇنداق شىر يۈرەك ئۈممەت ئوغلانلىرىنى تېخىمۇ كۆپلەپ چىقىرىپ بەرسۇن، ئۇلارنىڭ بۇ ئەمىلىنى قوبۇل قىلسۇن. ئامىن. ئىنتېرنېت خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، رۇسىيەگە قاراشلىق ياقۇتىستان ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتىدە مەيدانغا كەلگەن تىكئۇچار ۋەقەسىدە ئون توققۇز رۇس كاپىرى ئۆلگەن. مەلۇماتلارغا قارىغاندا، تىكئۇچار ھاۋا ئېقىمى تۈپەيلى جىددىي قونۇۋاتقاندا چۈشۈپ كەتكەن بولۇپ، تىكئۇچاردا ئۈچ نەپەر ئۇچقۇچى بىلەن قوشقاندا جەمئىي يىگىرمە بەش يولۇچى بار ئىكەن. ئىگىلىنىشىچە، ۋەقە يۈز بەرگەن رايونغا ئىككى تىكئۇچار ۋە بىر ئايروپىلان بىلەن ئىزدەش قۇتقۇزۇش ۋە داۋالاش ئەترەتلىرى ئەۋەتىلگەن. رەببىمىز ئاللا ئۆزىنىڭ كامالىي قۇدرىتى بىلەن ئاللا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە جەڭ ئېلان قىلغان ھەددىدىن ئاشقۇچى كاپىرلارغا ئۆزى كۇپايە قىلسۇن. ئۇلارنى يەر بىلەن يەكسان قىلسۇن. ئىنتېرنېت خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتايدا يىل بېشىدىن باشلاپ مەيدانغا كەلگەن كەلكۈن ئاپەتلىرىدە بىر يۈز ئەللىك يەتتە ئادەمنىڭ ئۆلگەنلىكى، ئون ئالتە ئادەمنىڭ يوقاپ كەتكەنلىكى بىلدۈرۈلدى. ماشاءاللا، دۆلەتلىك كەلكۈن ئاپىتىنى تىزگىنلەش ۋە قۇرغاقچىلىققا قارشى تۇرۇش ئىدارىسى يىگىرمە ئالتە ئۆلكە ۋە رايوندا شىددەتلىك ھۆل يېغىن ۋە دېڭىز يۈزىدىن ئېگىز جايلاردا ئېرىپ بېرىۋاتقان قار سەۋەبلىك، يىگىرمە يەتتە مىليون ئادەمنىڭ كەلكۈننىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغانلىقىنى ئۇقتۇردى. ھەر قايسى رايونلاردا بىر مىليون سەككىز يۈز ئاتمىش مىڭ گېكتارلىق تېرىلغۇ يەرلەرنىڭ زىيانغا ئۇچرىغانلىقى، ئاتمىش مىڭ ئۆينىڭ ۋەيران بولغانلىقى ۋە بىۋاسىتە ئىقتىسادىي زىياننىڭ تۆت مىليارد بەش يۈز ئوتتۇز مىليون دوللارغا يەتكەنلىكى قەيت قىلىندى. شۇنداق. ھەقتىن يۈز ئۆرۈگۈچى كاپىرلارغا ئاللاھنىڭ غەزىپى ھەقىقەتەن قاتتىق. ئەگەر ئۇلاردا ئەقىل ئىدراك بولسىدى، مەزكۇر ئاللاھنىڭ غەزەپلىرىدىن ئىبرەت ئالغان بولاتتى ئەلۋەتتە. ئىنتېرنېت خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، پاكىستاندا مەيدانغا كەلگەن ئۈچ قېتىملىق بومبا ھۇجۇمىدا قىرىق توققۇز ئادەم ئۆلگەن.
كۋېتتا شەھىرىدە ئالدى بىلەن ئازغۇن شىئەلەرگە قارشى، قول بومبا ھۇجۇمى ئېلىپ بېرىلغان. ھۇجۇمدىن قورقۇپ قاچقانلارغا قارىتا دىن سۆيەر مۇجاھىدلار بەدىنىگە تېڭىۋالغان بومبىلارنى پارتلىتىپ زەربە بەرگەن. ھۇجۇمدا يىگىرمە سەككىز ئادەم ئۆلۈپ، ئاتمىش ئادەم يارىلانغان. پېشاۋۇر شەھىرى ئەتراپىدا يۈز بەرگەن يەنە بىر ھۇجۇمدا ئامانلىق ساقلاش كۈچلىرى نىشانغا ئېلىنغان. نەتىجىدە ئىككى ئادەم ئۆلۈپ، ئىككى ئادەم يارىلانغان. مانا بۇ پىدائىيلار ئىسلام ئۈممىتىنىڭ ھەقىقىي ئوغلانلىرى بولۇپ، ئۇلارنىڭ قانلىرى بەدىلىگە مۇسۇلمانلارغا غەلىبە نۇسرەت كېلىدۇ. شۇنداقلا بۇ ئەزىمەتلەر ئۈلگە ئالىدىغانلارغا ئۆرنەك قىلىشقا لايىق ئاۋانگارتلاردۇر. ئىنتېرنېت خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، روسىيەنىڭ بىر يولۇچىلار پويىزى، رېلىستىن چىقىپ كېتىپ، يۈز ئادەمنىڭ يارىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. روسىيەنىڭ نوۋوسىبىرسك شەھىرىدىن قارا دېڭىز ساياھەت شەھىرى ئادلېرگە قاراپ كېتىۋاتقان پويىزنىڭ ئون توققۇز ۋاگوننىڭ ئون بىرى رېلىستىن چىقىپ كەتكەن بولۇپ، يەتتە ۋاگون ئۆرۈلۈپ كەتكەن. يارىلىنىش ئەھۋالى ئېغىر بولغان ئون بەش ئادەم بالنىتسىغا ئېلىنغان، ئالتە يۈز يولۇچى قۇتقۇزۇۋېلىنغان. سالامەتلىك ئەھۋالىدا مەسىلە بولمىغان يولۇچىلار باشقا بىر پويىزغا ئولتۇرۇپ سەپەرلىرىنى داۋاملاشتۇرغان، ئالاقىدار مەسئۇللار ئىسسىق ھاۋا سەۋەبىدىن بۇزۇلغان رېلىسلارنىڭ قازانى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئامىل بولۇش ئېھتىماللىقى بارلىقىنى قەيت قىلىشماقتا. رايوندا ئوتتۇز ئۈچ گىرادۇسقىچە چىققان ئىسسىقلىق سەۋەبىدىن پويىز رېلىسلىرىنىڭ كېڭىيىپ كەتكەنلىكى ۋە زىيانغا ئۇچرىغانلىقى ئەسكەرتىلمەكتە. ئاللا شۇنداق سەۋەبلەر ئارقىلىق. كاپىرلارنى تۇيدۇرماي جازالايدۇ، ئۇلار بۇنى سەزمەي قېلىشىدۇ. ئىنتېرنېت خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئىسرائىلىيە ھاۋا ئارمىيەسىگە تەۋە بىر ئېف ئون ئالتە ئۇرۇش ئايروپىلانىنىڭ غەززە دېڭىز تەۋەلىكىگە چۈشۈپ كەتكەنلىكى، ئايروپىلاندىكى ئىككى ئۇچقۇچىنىڭ سەكرىۋېلىپ، قازادىن قۇتۇلۇپ قالغانلىقى ئېلان قىلىندى. ئايروپىلاندىكى ئىككى ئۇچقۇچىنىڭ ۋاقتىدا سەكرىۋالغانلىقى ۋە ئۇلارنىڭ ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى تەرىپىدىن قۇتقۇزۇۋېلىنغانلىقى بىلدۈرۈلگەن، مەلۇم بىر ئەمەلدار ئايروپىلاننىڭ چۈشۈپ كېتىش سەۋەبىنىڭ ھازىرچە نامەلۇم ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتتى، رەببىمىز ئاللا ئىسلام ۋە ئۇنىڭ ئەھلىگە ھەسەت ۋە ئاداۋەت بىلەن قارايدىغان ئەنە شۇ يەھۇدىيلارنى ئۆزى ھالاك ئەتكۈسى. ئىنتېرنېت خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، پاكىستاننىڭ شەرقىدىكى لاھور شەھىرىدە بازارغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان بومبا پارتلاپ، تۆت ئادەم ئۆلگەن ۋە قىرىققا يېقىن ئادەم يارىدار بولغان. يارىدارلاردىن بەزىلىرىنىڭ ئەھۋالى ئىنتايىن ئېغىر ئىكەنلىكى ۋە ئادەم ئۆلۈش نىسبىتىنىڭ ئېشىپ كېتىش ئېھتىمالى بارلىقى بىلدۈرۈلدى. ئاللاھۇئەكبار! ئىنتېرنېت خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، مىسىردىن ئىئوردانىيەگە گاز يۆتكىلىدىغان تۇرۇبا لىنىيەسى بومبا ھۇجۇمىغا ئۇچرىدى. ئامانلىقنى ساقلاش مەنبەلىرىدىن ئىگىلەنگەن مەلۇماتلارغا كۆرە، ھۇجۇمچىلار، ئەل-ئارىش شەھىرىنىڭ جەنۇبىغا جايلاشقان تەبىئىي گاز تۇرۇبا لىنىيەسىگە بومبا ئورۇنلاشتۇرۇپ، يىراقتىن پارتلاتقان. پارتلاشتىن كېيىن غايەت زور ئوت يالقۇنى كۆتۈرۈلگەن بولۇپ، تەبىئىي گاز تۇرۇبا لىنىيەسىنىڭ قانچىلىك زىيانغا ئۇچرىغانلىقى ھەققىدە ھېچقانداق مەلۇمات بېرىلمىگەن. مىسىر بىلەن ئىئوردانىيە ئوتتۇرىسىدىكى تەبىئىي گاز تۇرۇبا لىنىيەسىگە ئىلگىرىمۇ يىگىرمە بەشىنچى يانۋار مىسىر ئىنقىلابىدىن كېيىن بىر قانچە قېتىم ھۇجۇم قىلىنغان ئىدى. سىنادا. جۈمە كۈنى قوراللىق مۇجاھىدلارنىڭ ئەل-ئارىشتىكى ئالتە ئايرىم-ئايرىم ھەربىي پونكىتلارغا ھۇجۇم قىلغانلىقى، بىر ئەسكەر ئۆلۈپ، ئالتە ئەسكەرنىڭ يارىدار بولغانلىقى، يەنە باشقا ئىككى بىخەتەرلىكنى تەكشۈرۈش پونكىتىدىكى ھۇجۇملاردا ساقچىنىڭ ئۆلگەنلىكى بىلدۈرۈلدى. رەببىمىز ئاللا مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ جىھادىي ئەمەلىيەتلىرىگە بەرىكەت ئاتا قىلسۇن. ئىنتېرنېت خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئاتۇش شەھىرىدە، بىر ساقچى ئۆلتۈرۈلدى. يېقىندا شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئاتۇش شەھىرىدە خىتاي ئالاھىدە ساقچىلىرى ھۇجۇمغا ئۇچراپ، بىر ساقچى ئۆلگەن، ئىككى ساقچى يارىلانغان. بۇ ھۇجۇم ئوتتۇزىنچى ئىيۇن كۈنى يۈز بەرگەن. شۇ كۈنى ئاتۇشتىكى خىتاي ئالاھىدە ساقچى ئەترىتىنىڭ ئۈچ نەپەر خادىمى ئاتۇش شەھىرى ئىچىدىكى قۇلۇپچىنىڭ دوقىسى دېگەن كوچىدىكى ئائىلىلىكلەر بىناسىدا تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغان. تەكشۈرۈش نۆۋىتى مەلۇم بىر ئۆيگە كەلگەندە، بۇ ئۆيدە تۇرۇشلۇق بىر مۇسۇلمان يىگىت كاپىر-مۇرتەتلەرگە پىچاق بىلەن ھۇجۇم قىلغان. نەتىجىدە، مەمەتنۇر ئىسىملىك بىر قىرغىز ساقچى ئۆلگەن، بىر خىتاي ساقچى بىلەن بىر ئۇيغۇر ساقچى يارىلانغان. ساقچىلارغا پىچاق بىلەن ھۇجۇم قىلغان قېرىندىشىمىزنى ساقچىلار ئېتىۋەتكەن. ئاللاھ بۇرادىرىمىزنىڭ شاھادىتىنى قوبۇل قىلسۇن. دىننىڭ شەرىپىنى ۋە ئائىلە ئەھلىنىڭ ئار-نومۇسىنى قوغداش يولىدا يولۋاستەك بىر كۈن ياشىسىمۇ، كاپىرلارغا تەسلىم بولمايدىغان ئەنە شۇ ئەركەكلەرنى تۇغقان ئانىلاردىن ئاللاھ رازى بولسۇن.

بىر يۈز سەككىز مىڭغا يەتكەن. يەنە بىر تەرەپتىن ھىندىستاننىڭ شىمالىي رايونلىرىدىمۇ سەل ئاپەتلىرى داۋاملاشماقتا. غەربىي قىسىمغا جايلاشقان كالكۇتتا شەھىرىدە قاتتىق يېغىن تەسىرىدە مەزكۇر شەھەر كۆلگە ئايلانغان. ئاسسام ۋە ئوتتار ئۆلكىلىرىدە بولسا بەش يۈزدىن ئارتۇق يېزا سەل ئاپەتلىرىنىڭ ئېغىر زەربىسىگە ئۇچرىغان. ئېتىز-ئېرىقلار سۇ ئاستىدا قالغان. قۇرۇقلۇق ۋە دېڭىزلاردا ئىنسانلارنىڭ قىلمىشلىرى تۈپەيلى ئاپەتلەر يۈز بېرىدىغان بولۇپ، بۇ ئاللاھنىڭ ئاشۇ بەندىلەرگە بولغان غەزىپىدۇر. مۇسۇلمانلار بۇنىڭدىن چوڭقۇر ئىبرەت ئالمىقى زۆرۈر. رايون خەۋەرلىرى. جامائىتىمىز مۇجاھىدلىرى ئەنسار مۇجاھىدلار بىلەن بىرلىكتە ئافغانىستان مۇرتەتلىرىنىڭ گازارمىسىغا ھەر خىل توپ قوراللىرى بىلەن ھۇجۇم قىلدى. نەتىجىدە، گازارمىدىكى مۇرتەتلەرنىڭ تۇرالغۇ جايلىرىنىڭ ھەممىسى ۋەيران بولغان. ئوققا تۇتۇش نەتىجىسىدە گازارمىدىكى مەزكۇر تۇرالغۇ جايلارغا ئوت كەتكەن، مۆلچەرىمىزچە ئاز بولغاندىمۇ يىگىرمە مۇرتەت ئۆلگەن ۋە يارىلانغان. ئاللاھۇ ئەكبەر! مۇجاھىدلىرىمىز ھۇجۇمدىن كېيىن ساق سالامەت ئۆز مەنزىلىگە يېتىپ كېلىۋالغان. ئەلھەمدۇلىللاھ! ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار! بىزنىڭ تور بەت ئادرېسىمىز، شۇدداقلار چېكىت كوم، يەنى. بۇ ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىز مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشتى. كېلەر ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە رەببىمىز ئاللاھتىن سىزلەرگە ۋە بىزگە خاتىرجەملىك تىلەيمىز. ئىشلىرىمىزنىڭ ئۈنۈملۈك داۋاملىشىشى ئۈچۈن